ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ເພາະມະເຮັງເປັນໂລກຮ້າຍທີ່ໜ້າຢ້ານທີ່ສຸດ ບໍ່ມີໃຜຢາກເຂົ້າໃກ້ໂລກຮ້າຍຊະນິດນີ້ ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີທາງຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ເກືອບທຸ ກລາຍບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ຂະນະນີ້ ວິທະຍາສາດການແພດຮູ້ແລ້ວວ່າ ມະເຮັງຫຼາຍຊະນິດເກີດຂຶ້ນເພາະເຮົາເປັນຄົນກໍ່ເອງ ວົງການແພດໄດ້ບອກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນຂອງໂລກ ມະເຮັງເກີດຈາກການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ການກິນອາຫານ ນິໄສໃນການດຳລົງຊີວິດ ການສູບຢາ ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ມົນລະພິດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ໃນດ້ານອາຫານ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ອາຫານກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງໃນຜູ້ຍິງສູງເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງໃນຜູ້ຊາຍຮ້ອຍລະ 40 ເຊັ່ນ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ມະເຮັງຕັບ ແລະ ມະເຮັງມ້າມເ ປັນຕົ້ນ ມະເຮັງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ມີສານພິດຫຼາຍຊະນິດກຳລັງເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງ ບາງຊະນິດມາຈາກຢາ ບາງຊະນິດມາຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ອາດເປັນສານທີ່ເກີດມາຈາກອາຫານ ເ ຊິ່ງເກີດຈາກການເກັບໄວ້ດົນ ຫຼື ການປຸງແຕ່ງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊື້ອລາທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວດິນ ສາລີ ແລະ ແກ່ນຝ້າຍ ເປັນແຫຼ່ງຂອງສານ Aflatoxin ເປັນສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງໃນຕັບ ເພາະສະນັ້ນຄວນລະວັງບໍ່ກິນອາຫານເ ຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີການເກັບໄວ້ດົນ ການປີ້ງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວັນກໍຄືກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານ Benzopyrene ເກີດຈາກໄຂມັນສັດທີ່ຖືກຄວາມຮ້ອນສູງ ຕາມການສຶກສາພົບວ່າ ການປີ້ງຊີ້ນ 1.5 ກິໂລ ຈະໄດ້ສານຊະນິດນີ້ເທົ່າກັບການສູ ບຢາ 600 ກອກ ນອກຈາກນັ້ນ ເມື່ອເຮົານຳເອົາຊີ້ນມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນດ້ວຍການຈືນ ປີ້ງ ຫຼື ອົບ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານກໍ່ມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ໃຊ້ທາດປະສົມໂພແທັດຊຽມໄນເທຣດໝັກຊີ້ນເພື່ອໃຫ້ ຊີ້ນແດງ ກໍຕ້ອງລະວັງ ເພາະທາດນີ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດສານໄນໂທຣຊາມິນ ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງໃນລະບົບການທຳງານຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອຟັງເບິ່ງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານຄິດວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດດີຈຶ່ງຈະ ປ້ອງກັນການເກີດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງມະເຮັງໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວ່າ ມີສານອາຫານຫຼາຍຊະນິດທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງມະເຮັງໄດ້ ວິຕາມິນຫຼາຍຊະນິດຊ່ວຍປ້ອງກັນມ ະເຮັງໄດ້ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ E ແລະ ວິຕາມິນ C ໄດ້ມີການທົດລອງທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ ແລະ ພົບວ່າຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນບາງຊະນິດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ມີໂອກາດເປັນມະເຮັງຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປເຊັ່ນ ການຂາດ ສານເບຕາແຄໂຣທີນ ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນວິຕາມິນ A ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງປອດ ເສັ້ນໃຍພືດມີປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ໃຫຍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ ແລະ ສານກໍ່ມະເຮັງກໍຖືກກ ຳຈັດອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ ນັ້ນກໍເປັນການປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້ອີກວິທີໜຶ່ງ ຕໍ່ໄປຄືທາດເຄມີໃນພືດທີ່ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຊັ່ນ ຕົ້ນຜັກຄະນ້າມີສານທີ່ສາມາດຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການເ ຕີບໂຕຂອງມະເຮັງໄດ້ ສະນັ້ນການກິນຜັກຈຶ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕໍ່ໄປຄື antioxidant ເປັນສານທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການເກີດອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈະທຳລາຍແຊລ ເຮັດໃຫ້ຄົ ນເຖົ້າໄວ ແລະ ຍັງເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມຢ້ານກົວໂລກມະເຮັງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມະເຮັງໜ້ອຍລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຈະບອກວ່າເປັນວິທີບັນເທົາຜູ້ປ່ວຍໄດ້ກໍຕາມ ເພາະວິ ທີການປິ່ນປົວຮັກສາໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຜູ້ປ່ວຍນັ້ນຈະເຊົາໄດ້ແທ້ ເພາະເມື່ອກວດພົບກໍຊ້າໄປແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນມະເຮັງຊະນິດນີ້ກໍຄື ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນນັ້ນເອງ ຄະນະກຳມ ະການວິໄຈມະເຮັງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ແນະນຳແນວທາງການປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງໄວ້ດັ່ງນີ້ 1. ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນໜ້ອຍລົງ ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 30 ເປີເຊັນຂອງແຄລໍຣີທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະມື້ 2. ກິນໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໝາກໄມ້ປະເພດສົ້ມ ກິນຜັກສີຂຽວ ສີເຫຼືອງ ສີສົ້ມ ແລະ ຜັກຕະກຸນກະລຳປີ ມີການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນກະລ່ຳປີໜ້ອຍກວ່າເດືອນລະເທື່ອ ມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ສູງເຖິງ 3 ເທົ່າ 3. ກິນທັນຍາພືດ ຈຳພວກເຂົ້າກ້ອງ ແລະ ເຂົ້າທີ່ຕຳດ້ວຍມືໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນ 4. ຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານດອງ ຫຼື ອາຫານທີ່ຖືກຄວັນໄຟໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ 5. ບໍ່ກິນອາຫານທີ່ຕົກໂໝກ ຫຼື ມີເຊື້ອລາ ໃນກໍລະນີນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວ່າ ໃຫ້ລະວັງຖົ່ວດິນ ແລະ ຖົ່ວດິນບົດ ໝາກເຜັດປົ່ນ ແລະ ອາຫານແຫ້ງທີ່ມີຂາຍທົ່ວໄປ ຕ້ອງກວດເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດດີວ່າມີເຊື້ອລາ ຫຼື ບໍ່ 6 ຢ່າ ດື່ມເຫຼົ້າ ເບຍ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາອື່ນໆ ເພາະສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຕັບ ມະເຮັງຊ່ອງປາກ ມະເຮັງຫຼອດອາຫານ ມະເຮັງຫຼອດຄໍ ແລະ ມະເຮັງຫຼອດສຽງ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງເລືອກເອົາເອງ ວ່າຈະປ້ອງກັນມ ະເຮັງ ຫຼື ຈະສ່ຽງໃນພາຍໜ້າ ສະຫຼຸບແລ້ວ ອາຫານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຄືວິທີປ້ອງກັນມະເຮັງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປ ແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍກາ ນ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເ ນາະ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄົນລາວເຮົານີ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳວ່າຜີເປັນຢ່າງດີ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກນ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເລົ່າເລື່ອງຜີໆໃຫ້ຟັງ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຜີມາຕັ້ງແ ຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ ເວລາໄປໃສມາໃສຕອນກາງຄືນ ກໍຢ້ານວ່າຈະມີຜີມາຫຼອກ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໄປໃນທີ່ເປົ່າປ່ຽວສະຫງັດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຜູ້ເຮືອນຄົນ ເວລາຍ່າງຜ່ານຜີປ່າຊ້າໄປ ແຮ່ງເປັນ ຕາໜ້າຢ້ານ ເພາະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຜີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ນອກຈາກຜີຄົນຕາຍແລ້ວເຮົາຍັງຮູ້ຈັກອີກກັບຜີບ້ານ ຜີເຮືອນ ຜີກະສື ຜີກະຫັງ ຜີປອບ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນຊົນນະບົດບາງບ່ອນຢ້ານຜີແມ່ໝ້າຍຈົນເຖິງກັບມີ ການໃຫ້ໝໍຜີມາທຳພິທີໄລ່ຜີອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ບາງຄັ້ງກໍມີເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໂສກ ມີການກ່າວຫາວ່າຊາວບ້ານຄົນນັ້ນເປັນຜີປອບ ຄົນນີ້ເປັນຜີປອບ ຈົນແທບຈະຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຄົນທີ່ຕິດການພະ ນັນເຂົາກໍວ່າຜີການພະນັນເຂົ້າມາສິງ ມົວເມົາເຫຼັ້ນການພະນັນຈົນໝົດເນື້ອໝົດຕົວ ເລື່ອງລາວຂອງຜີເລົ່າກັນ 3 ມື້ 7 ວັນກໍບໍ່ເບິດ ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງໂຊກເລື່ອງລາງ ຫຼືວິນຍານເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງຄືກັນ ເຮົາຈ ະເຫັນໄດ້ຈາກຮູບເງົາກ່ຽວກັບຜີທີ່ສາຍກັນທົ່ວໆໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເລື່ອງຜີນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາຄອບງຳຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາມາດົນແລ້ວ ຈົນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດໄປແລ້ວ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຜີມີຈິງໆ ມັນຄືເຫຼົ່າວິນຍານຊົ່ວຂອງມານຊາຕານ ແລະ ພັກພວກຂອງມັນ ຊາຕານມີອຳນາດຫຼາຍ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ມີຮູບຮ່າງໜ້າຢ້ານກົວຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນຮູບ ມີພຽງຕັ້ງແຕ່ໂຄງກະດູກ ຫຼື ຕົວເນົ່າເປື່ອຍລາກໄສ້ລາກພຸງອອກມາໃຫ້ໜ້າຢ້ານ ຊາຕານ ແລະ ພວກຂອງມັນນີ້ມີອະດີດເປັນເຖິງເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ ບໍ່ແມ່ນຜີຮ້າຍ ໜ້າກຽດໜ້າຢ້ານ ເໝືອນກັບຄົນເຮົາວາດຮູບ ຫຼືສະແດງເປັນຜີທີ່ໜ້າຢ້ານ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານມັນມັກໃຈ ເວລາມັນສະແດງຕົວຈິງໆອອກມາເປັນເທວະທູດໜ້າຕາຂອງມັນດີ ແລະ ຄົນເຮົາກໍບອກວ່າ ບໍ່ແມ່ນຜີຮ້າຍ ແຕ່ມັນເປັນວິນຍານຊົ່ວ ເພາະທີ່ເຫັນນັ້ນບໍ່ເໝືອນກັບທີ່ເຄີຍເຫັນໃນໜັງ ຫຼືໃນພາບທີ່ຄົນເຂົາວາດໄວ້ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜີມາລົບກວນ ເຮົາກໍມັກຈະນຶກເຖິງໝໍຜີ ຫຼືຄົນທີ່ມີວິຊາອາຄົມເພື່ອມາຊ່ວຍຂັບໄລ່ຜີ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ ນບາງຄົນກໍມີອຳນາດເໜືອກວ່າຜີມາໄລ່ຜີ ເພາະວ່າຜີມີພະລັງໜ້ອຍກວ່າ ມີຊາວປ່າຊາວເຂົາໃນບ້ານເມືອງເຮົານີ້ກໍມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນລະ ລະອາດຈະຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຢູ່ທົ່ງຮາບອີກເສຍດ້ວຍ ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມ ຜີເປັນສິ່ງທີ່ມີຈິງ ແລະ ອຳນາດຂອງຜີກໍມີຫຼາຍກວ່າຄົນເຮົາອີ່ຫຼີ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຍ້ຳແລ້ວຍ້ຳອີກໃຫ້ເຫັນວ່າອຳນາດຂອງມານຊາຕານເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ຄືການຫຼອກລວງໃຫ້ຄົນ ເຮົາເຮັດຜິດ ຫັນໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວ ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ໃນສະໄໝທີ່ພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນໂລກ ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ຜີເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄືວິນຍານຊົ່ວຂອງພັກພວກຂອງຊາຕານ ມັ ນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູດີ ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງພວກມັນມາ ແລະ ພຣະເຢຊູເຄີຍເປັນຜູ້ນຳຂອງເທວະທູດເຫຼົ່ານີ້ ມັນຈຶ່ງຢ້ານພຣະເຢຊູຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄັ້ງໜຶ່ງ ມີຊາຍສອງຄົນຖືກຜີສິງ ຖືກລ່າມໂສ້ໄວ້ຢູ່ໃນປ່າ ຊ້າ ເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູ ຜີທີ່ເຂົ້າສິງໃນຮ່າງກາຍຂອງຊາຍສອງຄົນນີ້ກໍແລ່ນໄປຫາພຣະເຢຊູ ເພື່ອຈະທຳຮ້າຍພຣະອົງ ແຕ່ເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູ ພວກມັນກໍຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ທ່ານຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣ ະເຈົ້າ ທ່ານຈະມາຫຍຸ້ງກັບພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ຈະມາທໍລະມານພວກເຮົາກ່ອນເວລາແລ້ວຫຼື ສະແດງວ່າ ພວກມັນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຂະນະນີ້ເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນສົງຄາມຄວາມຂັດແຍ່ງລະ ຫວ່າງຄວາມດີກັບຄວາມຊົ່ວ ລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະມານຊາຕານ ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ມະນຸດເລືອກທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໄປສູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ຕາຍເປັນ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາຕາ ນກໍມຸ່ງໝາຍຈະໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນຫຼົງໄຫຼໄປຕາມມັນ ຄືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັນລໍ້ລວງ ເຮັດໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ແຕ່ອຳນາດອັນຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູກຳຈັດໃຫ້ຮາບກ້ຽງໄປ ຜີທີ່ເຂົ້າສິງຄົນໃນສ ະໄໝຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ຖືກພຣະອົງຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກຄົນທີ່ຖືກຜີສິງທຸກໆຄົນ ແລະພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຫ້ອຳນາດການຂັບໄລ່ຜີນີ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໄປຕໍ່ສູ້ກັບຜີເດີ ແຕ່ໃຫ້ເຮົາອາໄ ສລິດອຳນາດທີ່ມາຈາກພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ເພື່ອຂັບໄລ່ມັນອອກໄປຈາກຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍທຳຄວາມຜິດ ຫຼົງຜິດ ຕິດຢາເສບຕິດ ຕິດເຫຼົ້າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍຖືກອຳນາດຊົ່ວ ຄອບງຳ ແຕ່ເມື່ອເຂົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູ ທູນຂໍອຳນາດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຂົາກໍສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍຖືກຜີແລະວິນຍານລົບກວນ ກໍສາມາດຂັບໄລ່ອອກໄ ປໄດ້ດ້ວຍການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຢຊູຄືກັນ ມື້ນີ້ຖ້າມີໃຜໃນຄອບຄົວທີ່ມົວເມົາໃນສິ່ງເສບຕິດ ຕິດການພະນັນ ຫຼືເດັກນ້ອຍຫຼົງໄຫຼເກມຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ທ່ານຜູ້ຟັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍຂໍໃຫ້ອະທິຖ ານໃຫ້ພຣະເຢຊູໂປດຈົ່ງໄດ້ຊ່ວຍ ຖ້າອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍ ຊຶ່ງເປັນສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງມານຊາຕານພ່າຍແພ້ພຣະອົງໄປແລ້ວ ທ່ານຈຶ່ງຈະສາມາດຂໍຮ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວ ລາຂອງພວກເຮົາໄດ້ໝົດໄປອີກແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນສຳລັບໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດ ນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົ າມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ

awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງຂັນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົ ບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ